ອານນິກາ ເບີລິນ ໃຊ້ມືທຽມ ຫຼື ມືໄບໂອນິກ ນາງຄວບຄຸມມັນໂດຍຜ່ານຂົ້ວໄຟຟ້າທີ່ກົດໃສ່ກັບຜິວໜັງຂອງລຳແຂນນາງ ນາງເບີລິນ ຜູ້ໃຊ້ມືທຽມໄບໂອນິກ ອະທິບາຍວ່າ I'm contracting like the end of my muscle my, the end of my arm ຂ້ອຍກຳລັງເຮັດ ໃຫ້ປາຍແຂນຂອງຂ້ອຍຫົດເຂົ້າຢູ່ຂ້າງນີ້ຂອງແຂນ ເພື່ອກຳມືໄວ້ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຂ້ອຍກໍກົດກ້າມຊີ້ນຢູ່ຂ້າງນອກນີ້ໃຫ້ມັນຫົດເຂົ້າ ເພື່ອເປີດມືອອກ ມືໄບໂອນິກ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດໄຊໂຢນິກ ຂອງ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ ທ່ານ ອາດິນ ອັກທາ ກ່າວວ່າ ເທັກໂນໂລຊີການຮັບຮູ້ກ້າມຊີ້ນ ແມ່ນມີມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ ແຕ່ມັນມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນເທັກໂນໂລຊີການພິມແບບສາມມິຕິ ຫຼື ສາມດີ ແລະ ອຸປະກອນຄ ວບຄຸມຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ໄມໂຄຣຄອນໂທລເລີ ທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາຂອງມືຫຸ່ນຍົນອ່ອນ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມືແຂງແຮງ ແລະ ເຄື່ອນເໜັງໄວ ທ່ານ ອັກທາ ເວົ້າວ່າ ຄຸນລັກສະນະທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸ ດກໍຄື ເຄື່ອງຈັບສັນຍານ ຫຼື ເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນຢູ່ໃນນິ້ວມື ເພື່ອສົ່ງຄວາມຮູ້ສຶກຈາກການສຳຜັດໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ມື

ແລະ ມີຄວາມຮູ້ສຶກຄ້າຍຄືກັນໜ້ອຍໜຶ່ງວ່າ ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ຄວາມກົດດັນຫຼາຍປານໃດ ເພື່ອກຳວັດຖຸນັ້ນໄວ້ໃຫ້ແໜ້ນ ນາງເບີລິນ ກ່າວວ່າ ການສົ່ງຄວາມຮູ້ສຶກຈາກການສຳຜັດ ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ເມື່ອນາງຈັບຈອກ ກາເຟຂຶ້ນມາ ໂດຍທີ່ນາງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຫຼຽວໄປເບິ່ງໃຫ້ຮູ້ຄັກແນ່ວ່າມືຂອງນາງຈັບຫຍັງ

ພວກເຮົາອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບກຸ່ມທຳອິດຂອງພວກເຮົາ ສາມາດຫຼິ້ນເປຍໂນ ຫຼື ພິມເທິງແຜ່ນພິມຄອມພິວເຕີໄດ້ຄືນອີກ ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ຖ້າທ່ານສ້າງຫຸ່ນຍົນ ເພື່ອໃຫ້ເຮັດໄດ້ແບບດຽວກັນກັບມະນຸດ ແ ລ້ວຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍສາມາດນຳໃຊ້ມືຂອງພວກເຮົາສຳລັບຫຸ່ນຍົນນັ້ນໄດ້ເຊັ່ນກັນ ມືຂອງບໍລິສັດໄຊໂຢນິກ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຫຸ່ນຍົນທີ່ມີຮູບຮ່າງຄືມະນຸດ ນັກບິນອະວະກາດຊື່ວ່າ Valkyrie ຂອງອົງການນາຊາ ຊຶ່ງອົງກ ານດັ່ງກ່າວກຳລັງກະກຽມທີ່ຈະເອົາມັນໄປໃຊ້ຢູ່ໃນອະວະກາດ ບົວສະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ VOA ພາກພາສາລາວ